دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى يىگىرمە ئالتىنچى ئىيۇن خىتاينىڭ گۇاڭدۇڭ ئۆلكىسىدە ئىككى مىڭ توققۇزىنچى يىلى يۈز بەرگەن شاۋگۈەن ۋەقەسىنىڭ ئون تۆت يىللىق خاتىرە كۈنى مۇناسىۋىتى بىلەن ئۇزۇن ھەجىملىك بىر ماقالە ئېلان قىلىپ بۇ ۋەقەنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر خەلقىگە قاراتقان ئۇزۇن يىللىق ئىرقىي كەمسىتىش سىياسىتىنىڭ مەھسۇلى ئىكەنلىكى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قارشى تارقاتقان غەرەزلىك تەشۋىقاتىنىڭ خىتايغا مەجبۇرىي ئېلىپ بېرىلغان ئۇيغۇر ئىشلەمچىلىرىنىڭ خىتاي ئىشچىلىرى تەرىپىدىن ھۇجۇمغا ئۇچرىشىدەك بىر قانلىق ۋەقەنى كەلتۈرۈپ چىقارغانلىقىنى بىلدۈرگەن ماقالىدە تەكىتلىنىشىچە شاۋگۈەن ۋەقەسى ھەرگىزمۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بايان قىلغىنىدەك ئادەتتىكى ئىجتىمائىي ماجىرا ئەمەس بولۇپ چوڭقۇر سىياسىي ئارقا كۆرۈنۈشى بار خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ ئۇزۇن يىللاردىن بېرى ئۇيغۇرلارغا قارىتىپ كەلگەن ئىرقىي ئايرىمىچىلىق ۋە ئىرقىي كەمسىتىش سىياسىتىنىڭ بىۋاسىتە مەھسۇلى ئىكەن. ئىككى مىڭ توققۇزىنچى يىلى ئالتىنچى ئاينىڭ يىگىرمە ئالتىنچى كۈنى كېچىسى قەشقەرنىڭ توققۇزاق ناھىيەسىدىن خىتاينىڭ گۇاڭدۇڭ ئۆلكىسى شاۋگۈەن شەھىرىدىكى شۈرى ئويۇنچۇق زاۋۇتىغا ئىشلەشكە مەجبۇرىي ئېلىپ كېلىنگەن ئۇيغۇر ئىشلەمچىلەر خىتاي ئىشچىلىرىنىڭ ھۇجۇمىغا ئۇچراپ شاۋگۈەن ۋەقەسى پەيدا بولغان ۋەقەدە بىر قانچە ئۇيغۇر خىتايلار تەرىپىدىن ئۇرۇپ ئۆلتۈرۈلگەن، ئەمما خىتاي ھۆكۈمىتى ھېچقاچان ۋەقە توغرىلىق بىرەر تەكشۈرۈش دوكلاتى ياكى ۋەقەدە ئۆلگەن ياكى يارىلانغان ئۇيغۇرلارنىڭ سانىنى ئېلان قىلىپ باقمىغان. ماقالىدە قەيت قىلىنىشىچە، خىتاي ھۆكۈمىتى ئۆزىنىڭ تەشۋىقاتلىرىدا شەرقىي تۈركىستان خەلقىنىڭ تۈرلۈك نارازىلىق ھەرىكەتلىرىنى ئېغىر دەرىجىدە بۇرمىلاپ، ھەر قايسى ئۆلكىلەردىكى ھۆكۈمەت تارماقلىرىنى ۋە ئادەتتىكى پۇقرالارنى ئۇيغۇرلاردىن ئېھتىياتچان بولۇشقا ئاشكارا ئۈندىشى، ئۇيغۇرلارنى سىياسىي قارىلاش تۈسىدىكى خەۋەرلەر خىتايلاردا ئۇيغۇرلارغا قارىتا ئۆچمەنلىك ۋە نەپرەت تۇيغۇسى شەكىللەندۈرگەنىكەن خىتاي ھۆكۈمىتى شاۋگۈەن ۋەقەسىنىڭ ئارقىسىدىن يەتتىنچى ئاينىڭ بەشىنچى كۈنى ئۈرۈمچىدە نامايىش قىلىپ ۋەقەنى تەكشۈرۈشنى ئۇنىڭ مەسئۇللىرىنى جاۋابكارلىققا تارتىشنى تەلەپ قىلغان ئۇيغۇرلارنى قانلىق باستۇرۇپ، دۇنيانى زىلزىلىغا سالغان ئۈرۈمچى بەشىنچى ئىيۇن قىرغىنچىلىقىنى پەيدا قىلغان ئىدى.
ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئانتونى بلىنكېن ئامېرىكا پىرېزىدېنتى بايدېننىڭ ئۆتكەن ھەپتە خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭنى دىكتاتور دېيىشتە ھەقلىق ئىكەنلىكىنى بىلدۈرگەن. پىرېزىدېنت بايدېن ئۆتكەن ھەپتە بىر ئىئانە توپلاش يىغىنىدا نۇتۇق سۆزلەپ، شى جىنپىڭنىڭ دىكتاتور ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگەن. بايدېننىڭ بۇ سۆزى تاشقى ئىشلار مىنىستىرى بلىنكېننىڭ خىتاي زىيارىتىدە شى جىنپىڭ بىلەن كۆرۈشۈپ قايتىشىنىڭ ئارقىسىدىنلا قىلىشى خىتاينىڭ نارازىلىقىنى قوزغىغان. بلىنكېن خىتاي زىيارىتىدە شى جىنپىڭنى ئۆز ئىچىگە ئالغان يۇقىرى دەرىجىلىك خىتاي رەھبەرلىرى بىلەن، خىتاينىڭ جاسۇسلۇق ھاۋا شارى تەيۋەنگە قوراللىق تەھدىت سېلىشى، ئۇكرائىنا ئۇرۇشىدا ئاستىرتىن رۇسىيەنى قوللىشى،

ئىكەنلىكىنى تەكىتلىگەن. لېكىن بلىنكېن يىگىرمە بەشىنچى ئىيۇن ئامېرىكا تېلېۋىزىيە قانىلى سى بى ئېسنىڭ مەخسۇس زىيارىتىنى قوبۇل قىلغاندا پىرېزىدېنت بايدېننىڭ ھەقلىق ئىكەنلىكىنى تەكىتلەپ، پىرېزىدېنت ھەمىشە سەمىمىي سۆزلەيدۇ. ئۇ سۆزنى ئۇدۇللا قىلىدۇ ۋە ئېنىق سۆزلەيدۇ. ئۇ ھەممىمىزگە ۋاكالىتەن سۆزلەيدۇ، دەپ كۆرسەتكەن. بلىنكېن يەنە ئۆزىنىڭ بۇ سەپىرىدە خىتاي ئەمەلدارلىرىغا خۇددى ئۇلار ئامېرىكا ياقتۇرمايدىغان سۆز ۋە ئىشلارنى قىلىشنى داۋاملاشتۇرۇپ كەلگەنلىكىگە ئوخشاش ئامېرىكىنىڭمۇ خىتاي ياقتۇرمايدىغان سۆز ۋە ئىشلارنى قىلىشنى داۋاملاشتۇرىدىغانلىقىنى ئېيتقان. ياۋرو ئاسىيا ۋاقتى گېزىتىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە، جەنۇبىي دېڭىزدا ئامېرىكا بىلەن خىتاي ئارىسىدىكى جىددىيلىك كەسكىنلەشكەن بىر پەيتتە، ئامېرىكىنىڭ رونالد رېگان ناملىق يادرو ئاۋىاماتكىسى يىگىرمە بەشىنچى ئىيۇن ۋيېتنامنىڭ داناڭ پورتىغا كېلىپ توختىغان. رونالد رېگان ئاۋىاماتكىسى ئوتتۇزىنچى ئىيۇنغا قەدەر داناڭ پورتىدا زىيارەتتە بولىدىكەن.

روسىيەنىڭ ئۇكرائىنادا ئۇرۇش قىلىۋاتقان ياللانما ئەسكەرلەر قوشۇنى ۋاگنېر گۇرۇپپىسىنىڭ باشلىقى پرىگوژىن يىگىرمە ئالتىنچى ئىيۇن كۈنى ئون بىر مىنۇتلۇق ۋىدىيو ئېلان قىلىپ موسكۋاغا يۈرۈش قىلىش مەقسىتىنىڭ ۋاگنېر گۇرۇپپىسىنى ۋەيران بولۇشتىن ساقلاپ قېلىش ئىكەنلىكى روسىيە پرېزىدېنتى پۇتىننىڭ ھۆكۈمىتىنى ئاغدۇرۇپ تاشلاش مەقسىتى يوقلۇقى پەقەت روسىيە ھەربىي رەھبەرلىرىنىڭ ئۇكرائىنا ئۇرۇشىدىكى ئۈنۈمسىز ھەرىكەتلىرىگە نارازىلىق بىلدۈرۈشنى مەقسەت قىلغانلىقىنى ئېيتقان BBC گېرمانىيە دولقۇنلىرى قاتارلىق تاراتقۇلارنىڭ خەۋەر قىلىشىچە، پىرىگوژىننىڭ ۋىدىيوسى تېلېگرامدا ئېلان قىلىنغان بولۇپ، ئۇ سۆزىدە ئۆزىنىڭ ھازىر قەيەردە ئىكەنلىكىنى تىلغا ئالمىغان. روسىيە يىگىرمە تۆتىنچى ئىيۇن كۈنى، يەنى ئۆتكەن شەنبە كۈنى پىرىگوژىننىڭ بېلوروسىيە پىرېزىدېنتى لۇكاشېنكونىڭ كېلىشتۈرۈشىدە موسكۋاغا يۈرۈش قىلىشنى توختاتقانلىقى، كېلىشىمگە ئاساسەن ئۇنىڭ روسىيەدىن ئايرىلىپ، بېلوروسىيەگە ماڭغانلىقىنى ئېلان قىلغان. بۇ پرىگوژىننىڭ يىگىرمە تۆتىنچى ئىيۇندىن بېرى تۇنجى قېتىم تاراتقۇلارغا چىقىشىدۇر گېرمانىيە دولقۇنلىرىنىڭ ئېيتىشىچە پرىگوژىن سۆزىدە بىز ئادالەتسىزلىك سەۋەبىدىن يۈرۈش باشلىدۇق دېگەن ئۇ روسىيە ئارمىيەسىنىڭ ۋاگنېر گۇرۇپپىسىنى ئوققا تۇتقانلىقى ۋاگنېر قوشۇنلىرىنىڭ بۇنىڭغا نارازىلىق بىلدۈرۈش ئۈچۈن موسكۋاغا يۈرۈش قىلغانلىقىنى ئېيتقان ئۇ بىز ئۆزىمىزنىڭ نارازىلىقىنى بىلدۈردۇق مەقسىتىمىز دۆلەت ھاكىمىيىتىنى ئاغدۇرۇش ئەمەس ئىدى دەپ كۆرسەتكەن BDT مۇتەخەسسىسلىرى تەرىپىدىن ئافرىقىدىكى مالىدا ئۇرۇش جىنايىتى ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى تۇرۇش جىنايىتى سادىر قىلغان بولۇشى مۇمكىن دەپ ئەيىبلىنىپ كەلگەن ۋاگنېر گۇرۇپپىسى ئۇكرائىنادىمۇ ئۇرۇش جىنايىتى سادىر قىلىش بىلەن ئەيىبلىنىپ كەلگەن بۇ ياللانما قوشۇننىڭ ئۆتكەن ھەپتە تۇيۇقسىز ئۇكرائىنانى تاشلاپ موسكۋاغا يۈرۈش قىلىشى دۇنيانى زىلزىلىگە سالغان ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى بىلىنكېن يىگىرمە بەشىنچى ئىيۇن ئامېرىكا سى بى ئېس تېلېۋىزىيە قانىلىنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغاندا ۋاگنېر گۇرۇپپىسىنىڭ ئىسيانى پىرېزىدېنت پۇتىننىڭ ھوقۇقىغا دەز كەتكەنلىكىنى ئاشكارىلاپ ئۇنىڭ ئۇكرائىنا ئۇرۇشىنىڭ كېلەچىكىگە گۇمان پەيدا قىلغانلىقىنى بىلدۈرگەن ئامېرىكا ئەدلىيە مىنىستىرلىقى يىگىرمە تۆتىنچى ئىيۇن كۈنى خىتاينىڭ تۆت فېنتانىل ئىشلەپچىقىرىدىغان خىمىيە شىركىتى بىلەن سەككىز شەخسنى فانتانېل ياساشتا ئىشلىتىدىغان خىمىيەلىك ماددىنى ئامېرىكىغا قانۇنسىز ئېلىپ كىرىش بىلەن ئەيىبلەپ، خىتاينى جاۋابكارلىققا تارتقان. فانتانېل ئادەمنى ئېغىر دەرىجىدە خۇمار قىلىدىغان بىر خىل ئاغرىق پەسەيتكۈچى بولۇپ، بۇ ئامېرىكىدا زەھەرلىك چېكىملىك كىرىزىسى پەيدا قىلىش بىلەن ئەندىشە قوزغاپ كەلگەن.

بلىنكېننىڭ ئېيتىشىچە، ئۇ خىتاي ئەمەلدارلىرىغا فانتانېلنىڭ ئامېرىكىغا كىرىشىنى توختىتىشتا ۋاشىنگتون خىتاينىڭ تېخىمۇ كۆپ ھەمكارلىشىشىغا ئېھتىياجلىق ئىكەنلىكىنى ئېيتقان. رويتېرس ئاگېنتلىقىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، نيۇ يورك شەھىرىنىڭ مانخاتن رايونلۇق فېدېراتسىيە تەپتىش دائىرىلىرى خىتاينىڭ خۇبېي ئۆلكىسىگە جايلاشقان ئامارۋېل بىيوتېخنولوگىيە شىركىتى ۋە ئۇنىڭ ئىجرائىيە دىرېكتورلىرىدىن ۋاڭ چىنجۇ چېن يېيى ۋە ئېرياڭ ئىسىملىك ئۈچ خىتاي پۇقراسىنى جاۋابكارلىققا تارتقان. ئۇلاردىن ۋاڭ چىنجۇ بىلەن چېن يېيى ئالتىنچى ئاينىڭ باشلىرى ئامېرىكا زەھەر ئەتكەسچىلىكىگە قارشى تۇرۇش دائىرىلىرى تەرىپىدىن قولغا ئېلىنغان. رويتېرس ئاگېنتلىقىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا شەرقىي نيۇ يورك رايونلۇق فېدېراتسىيە تەپتىش دائىرىلىرى ئىككى ئايرىم دېلو تۇرغۇزۇپ، خىتاينىڭ خېبېي ئۆلكىسىدىكى، سىنالو سودا شىركىتىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئۈچ خىتاي شىركىتى ۋە شەخسلەرنى جىنايى جاۋابكارلىققا تارتقان. تەپتىش ئەمەلدارلىرىنىڭ قەيت قىلىشىچە، خېبېي سىنالونى ئۆز ئىچىگە ئالغان بۇ شىركەتلەر مېكسىكا ۋە ئامېرىكىدىكى ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا بۇ خىمىيەلىك ماددىلارنىڭ ئېلان سەنئىتىنى تارقاتقان، ساختا تاموژنا جەدۋىلى تونۇشتۇرغان، شۇنداقلا بۇ خىمىيەلىك ماددىلارغا ساختا بەلگە قويۇپ، پاراخوت،

ما شىڭرۇي بۇ سۆزلەرنى يىگىرمە تۆتىنچى ئىيۇن ئۈرۈمچىدىكى شىنجاڭ مالىيە ئىقتىساد ئۇنىۋېرسىتېتى شىنجاڭ پېداگوگىكا ئۇنىۋېرسىتېتى ۋە شىنجاڭ سانائەت ئىنستىتۇتىدىكى تەكشۈرۈش جەريانىدا ئېيتقان ئۇيغۇرلارغا دۆلەت تىلى نامىدا خىتايچىنى ئومۇملاشتۇرۇپ ئۇلارغا جۇڭخۇا مىللىتى ۋە جۇڭخۇا مەدەنىيىتىنىڭ پارچىسى ئىكەنلىكىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بەشنى ئېتىراپ قىلىش خىتاينىڭ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن بېرى يۈرگۈزۈۋاتقان يېڭى دەۋردىكى شىنجاڭنى باشقۇرۇش ئىستراتېگىيەسىنىڭ تۈپ نىشانلىرىنىڭ بىرى بولۇپ كەلمەكتە شىنجاڭ گېزىتىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە ما شىڭرۇي شىنجاڭ پېداگوگىكا ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ماركسىزم ئىنستىتۇتى تىل ئەدەبىيات ئىنستىتۇتى ۋە خۇاڭ ۋېنبى مۇزېيىنى كۆزدىن كەچۈرگەن ئۇ بۇ جەرياندا قىلغان سۆزىدە پارتىيەنىڭ يېڭى دەۋردىكى شىنجاڭنى باشقۇرۇش ئىستراتېگىيەسىنى تولۇق توغرا ۋە ئەتراپلىق شەرھلەپ ئوقۇتقۇچى ۋە ئوقۇغۇچىلارنىڭ بەشنى ئېتىراپ قىلىشىنى ئۈزلۈكسىز كۈچەيتىشنى تەلەپ قىلغان ئۇ يەنە كۆپچىلىكنىڭ تېخىمۇ كۆپ ئىختىساسلىقلارنى يېتىشتۈرۈشكە ئىلھاملاندۇرۇپ، شىنجاڭدا دۆلەت ئورتاق تىلىنى تەشۋىق قىلىش ۋە ئومۇملاشتۇرۇشقا تېخىمۇ كۆپ تۆھپە قوشۇشىنى تەكىتلىگەن. خىتاي ھۆكۈمىتى ئاز سانلىق مىللەتلەرنىڭ تىل-يېزىقلىرىنى تەرەققىي قىلدۇرۇۋاتقانلىقىنى ئىلگىرى سۈرسىمۇ، لېكىن ئۇ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى باشلانغان چوڭ تۇتقۇن بىلەن بىر ۋاقىتتا رايوندىكى مەكتەپلەردە ئۇيغۇر تىلىنى بىردەك چەكلىگەن دائىرىلەر ھۆججەت چۈشۈرۈپ، مەكتەپتە ئۇيغۇرچە سۆزلىگەنلەرنىڭ قاتتىق جازالىنىدىغانلىقىنى ئاگاھلاندۇرغانىدى. شىنجاڭ گېزىتىنىڭ ئېيتىشىچە، ما شېڭرۇي شىنجاڭ پېداگوگىكا ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ خۇاڭۋېنبىي مۇزېيىنى تەكشۈرۈشتە قىلغان سۆزىدە، شىنجاڭدىكى ئارخېئولوگىيەلىك ۋە ۋە تارىخ تەتقىقاتىنىڭ سالمىقىنى ئاشۇرۇپ، شىنجاڭنى مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇش جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق ئېڭىنى داۋاملىق تۇرغۇزۇشنى تەكىتلىدى.

جۈملىدىن ئۇيغۇرلار، بولۇپمۇ مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلار ھەر خىل شەكىلدە قۇربان ھېيت تەييارلىقىغا باشلىغان. ئۇنداقتا قۇربان ھېيت قانداق بىر بايرام؟ ئۇيغۇرلار بۇ بايرامنى قانداق ئۆتكۈزىدۇ؟ تۆۋەندە مۇخبىرىمىز نۇرىماننىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ.
قۇربان ھېيت مۇسۇلمانلارنىڭ، جۈملىدىن ئۇيغۇرلارنىڭ ئەڭ تەنتەنىلىك ھېيت بايراملىرىنىڭ بىرى. ئۇيغۇرلارنىڭ كۆپ ئەسىرلىك مەدەنىيەت ئەنئەنىسىدە قۇربان ھېيت بىر دىنىي بايرام بولۇپلا قالماستىن بەلكى مىللىي بايرام سۈپىتىدە ئۆزگىچە تەبرىكلىنىپ كەلگەن ئۇيغۇرلارنىڭ قۇربان ھېيت ئۆتكۈزۈش ھەققىدە خاتىرىلەنگەن ماتېرىياللارغا قارىغاندا ئۇيغۇرلارغا نىسبەتەن ھېيتتىن ئىلگىرى ھەممە ئائىلىلەردە ئۆي ئىچى ھويلا ئاراملىرىنى پاك پاكىز تازىلاش ھېيتلىق يېڭى كىيىم تەييارلاش قۇربانلىق قىلىدىغان ماللىرىنى تەييارلاش ئەڭ ئاساسلىق تەييارلىقلاردىن ھېسابلىنىدۇ ھېيتلىق داستىخانلار ئاجايىپ مول تەييارلىنىدۇ ھېيتلىق داستىخان ئۈچۈن ئائىلىدىكى ئاياللار بىرلىشىپ ساڭزا سېلىپ نان توقاچلارنى يېقىپ تۈرلۈك تاتلىق تۈرۈملەرنى پىشۇرىدۇ ھەر خىل پېچىنە پىرەنىك كەمپۈت مېۋە چىۋە دېگەندەك يېمەكلىكلەرنى سېتىۋالىدۇ ھېيت كۈنى ئەتىگەندە يۇيۇنۇپ يېڭى كىيىملىرىنى كىيىشىپ مەسچىتكە بېرىپ ھېيت نامىزى ئۆتەيدۇ ئاندىن تۇپراق بېشىغا چىقىپ ۋاپات بولغانلارنىڭ تۇپراق بېشىنى يوقلايدۇ ئۆيگە قايتىپ كەلگەندىن كېيىن قۇربانلىققا ئاتالغان قوينى سويۇپ قائىدىسى بويىچە قوينىڭ تېرە ئۈچەيلىرىنى مەسچىتكە بېرىدۇ قالغان گۆشى مېھمانلارنىڭ ئالدىغا قويۇلىدۇ ۋە ئۇرۇق تۇغقان قولۇم قوشنىلارغا تارقىتىلىدۇ ھېيت مەزگىلىدە ھەممە ئۆينىڭ داستىخىنىغا ئوبدان پىشۇرۇلغان بىر تاۋاق گۆش بىلەن چىرايلىق تىزىلغان ساڭزا ئۇنىڭ ئەتراپىغا بولسا يېمىش تەخسىلىرىگە ۋە چىرايلىق ۋازىلارغا قاچىلانغان تۈرلۈك پېچىنە پىرەنىك تاتلىق يېمەكلىكلەر كەمپۈت ۋە مېۋە چىۋىلەر تىزىلىدۇ ھېيت كۈنلىرى كىشىلەر ئەڭ چىرايلىق كىيىملىرىنى كىيىشىپ ئەڭ ئېسىل بېزەكلىرىنى تاقاپ ئۆزئارا پەتىلىشىدۇ

ئىرقىي قىرغىنچىلىقى باشلىنىشتىن ئاۋۋال ئۆزلىرىنىڭ ۋەتەندە قۇربان ھېيتنى قانداق ئۆتكۈزگەنلىكلىرىنى ئەسلەپ ئۆتتى قۇربان ھېيت قانداق ھېيت دېگەن چاغدا ئەمدى قۇربان ھېيت مۇشۇ ئىسلام دىنىنىڭكى بەشىنچى پەرزى بولغان ھەجگە ئالاقىدار ھېيت مۇسۇلمانلار دۇنيانىڭ ھەممە يېرىدىن ھەر مىللەتلەر مۇشۇ زۇلھەججە ئېيىنىڭكى سەككىزىنچى كۈنىسى مىناغا چىقىدۇ توققۇزىنچى كۈنىسى ئەرەپات تېغىدا ئەشەدە تۇرىدۇ بىز ئۇنى ھارپا كۈنى دەيمىز ئونىنچى كۈنىسى شۇ بىلەن ھەج تاماملىنىدۇ

قۇربانلىق قىلىدىغان ساغلام سەمرىگەن قويلارنى ئېلىپ ناھايىتى ياخشى يېمەكلەندۈرۈپ سەمرىتىپ مانا شۇنى قۇربانلىق قىلىمىز دەيدىغان مۇنداق بىر ئادەتلىرىمىز باردى ئاناندىن كېيىن بىر ھەپتە قالغاندىن كېيىن ئائىلە ئەزالىرى ھەممىمىز يېڭى كىيىم سېتىۋېلىش ئانىلىرىمىز ئاياللىرىمىز بولسا ئۆينى تازىلاش ساڭزا سېلىش ئاناندىن كېيىن ئەتە ھېيت دېگەن كۈنىسى ئۆلۈپ كەتكەنلەرنى يېقىنلىرىمىزنىڭ ئاتا ئانىمىزنىڭ تۇغقانلىرىنىڭ قەبرىسىنى يوقلاش

قازاقىستاننىڭ ياركەنت شەھىرىدە ئولتۇرۇشلۇق جامائەت ئەربابى ئازتېكىن ئىبراھىم ئەپەندى رادىيومىزغا سۆز قىلىپ قازاقىستاندىكى ئۇيغۇرلار ئارىسىدا قۇربان ھېيتنىڭ ئۆتكۈزۈلۈشى ھەققىدە توختالدى ئۇ يەنە بۇ تۈردىكى ھېيت بايراملارنىڭ ئاشۇ يەردە چوڭ بولۇۋاتقان ياشلارغا ئۆز كىملىكىنى تونۇتۇشتىكى ياخشى پۇرسەت ئىكەنلىكىنى تەكىتلىدى قۇربان ھېيت بولغان كۈنى بىز مانا مەن قوي ئەكەپ قويدۇم قۇربان ھېيت بولغان كۈنى قوي سويىمىز ئالدى بىلەن بىز مىچىتقا بارىمىز намаз оқимыз намазды қайтып шейіт болған тұпырақ бешігі шығып ата аналарымыз болсын құмы қарындаштарымыз ұрық тұқаларымыздың бесігі беріп құран оқимыз ұядан қайтып құрбандық шалымыз Құрбанлық чаңғандан кейін о әтрапымызда сәлі тұрмышы начарырақ, тұл қалған аяллар болсын, я қері чөрілер болсын, я көп айылдық балчақылық адамлар болсын, ашылаға өзіміздің атығаларымын апырып береміз. Бұның декен, машуде аятта әртүрлі бұшылап болады. ئارىمىزدا رەنجىش بوغان ئۆيلەرگە بېرىپ، ھېيتلاپ ئۇلار بىلەن قۇچاقلىشىپ، يەنە باشقىدىن بىر بىرىمىز بىلەن ياخشى مۇئامىلە قىلىشقا تىرىشىمىز. بۇ ناھايتى ياخشى بىر ئەنئەنە. ياشلار ماشۇ بىزنىڭكى قىلىۋاتقان ئەنئەنىلىرىمىز ئارقىلىق ئۆگىنىدۇ، ياشلار بىز بىلەن بىللە بولىدۇ. ماشۇ جۈرۈۋاتقان قائىدىلىرىمىز، يوسۇنلىرىمىز ھەممىسى ئەمەلىي ئىش بىلەن ياشلارغا سىڭىدىغان گەپ. ماشۇ ئەنئەنىلەر بىز كېلىۋاتىمىز، بىز كېلەچەك ئەۋلادقا مانا شۇ ئارقىلىق قالدۇرىمىز. ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا تارقالغان ئۇچۇرلارغا قارىغاندا يېقىنقى يىللاردىن بۇيان ئۇيغۇر ئېلىدا روزى ھېيت قۇربان ھېيت قاتارلىق دىنىي ۋە مىللىي بايراملارنى ئۆتكۈزۈش ئورنىغا چاغان تاڭزۇڭزا بايرىمى قاتارلىق خىتاينىڭ ئەنئەنىۋى بايراملىرىنى ئۆتكۈزۈش ئومۇملاشتۇرۇلغان ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن بۇيان خىتاي ھۆكۈمىتى ئۆزىنىڭ ئۆرپ ئادەتلىرى بىلەن ياشاۋاتقان ئۇيغۇرلارنى ئەسەبىي بۆلگۈنچى دېگەن جىنايەت بىلەن لاگېرلارغا قامىغانىدى رادىيومىز تەرىپىدىن دەلىللەنگەن مەلۇماتلارغا قارىغاندا نۇرغۇن ئۇيغۇرلار ناماز ئوقۇغان ئۆيىدە قۇرئان ساقلىغان ھەتتا ئەسسالامۇئەلەيكۇم دېگەنلىكى ئۈچۈن تۇتقۇن قىلىنغان ئىگىلىشىمىزچە مۇھاجىرەتتە ياشاۋاتقان نۇرغۇن ئۇيغۇرلار يۇرتىدىكى ئائىلە ئەزالىرىدىن تېخىچە خەۋەر ئالالمايۋاتقان بولۇپ ھەر قېتىملىق ھېيت بايرام ئۇلار ئۈچۈن گويا ماتەم بولىدىكەن ئامېرىكىدا تۇرۇشلۇق ئادالەت سابىت خانىمنىڭ يولدىشى ئابلىمىت ئابلىز ھازىر ئۈرۈمچىدە نازارەت ئاستىدا بولۇپ بەش ياشلىق قىزىنى بىر قېتىممۇ يۈزتۇرانە كۆرۈپ باقمىغان ئادالەت سابىت خانىم يولدىشىنىڭ ئۆزلىرى بىلەن جەم بولۇپ بىللە ھېيت ئۆتكۈزۈشنى كۈتۈۋاتقانلىقىنى ئېيتتى قۇربان ھېيت بايرىمى كېلىش ھارپىسىدا تۇرۇۋاتىدۇ قىزىم ئىككىمىزنىڭ بالىلىق ھاياتىنى تولا سېلىشتۇرىمەن مېنىڭ بالىلىق ھاياتىم بەخت ئىچىدە ئۆتكەن ھەرقانداق ھېيت بايراملارنى دادام ئاپام ۋە بىز تۆت قېرىنداش شۇنچىلىك مولچىلىقتا ئۆتكۈزەتتۇق ئاپام دادامنىڭ مېنى ئۇ ئېلىپ ئۇرۇق- تۇغقانلارنىڭ ئۆيىگە ھېيتلاپ ئاپىرىدىغانغا شۇنچىلىك ئالدىرايتتىم. مېنىڭ قىزىم بەش ياشقا كىردى. مەن كۆرگەن بۇ بەختنىڭ مىڭدىن بىرىنى تېخى كۆرمىدى. دادىسىنىڭ قولىدىن ھېيتلىق ئالغىچە بۇدرۇققىنە قولىنى سوزۇپ، قوي كۆزلىرى بىلەن تەلمۈرۈشلەرنى بىلمەيدۇ. ھېيتلىق كىيىملىرىنى كىيىپ ئاتا- ئانىسى بىلەن بوۋا- مومىلىرىنىڭ ئۆيىگە ئاتا- ئانىسىنىڭ قولىنى تۇتۇپ ئالدىراپ مېڭىشنى بىلمەيدۇ. ھېيتلاردا ئەڭ مۇھىم بولغىنى ئائىلىنىڭ جەم بولۇشى. ئەمما مېنىڭ ئائىلەم قىزىم، بۇنداق جەم بولۇشلاردىن يەنە بىر قېتىم مەھرۇم بولدۇق. ئاتىسى ھايات تۇرۇپ، تېخى يۈز كۆرۈشۈپ باقمىغان قىزىمغا قاراپ، ئاللىقاچان پۇچىلىنىپ كەتكەن يۈرىكىم ئوتقا چۈشكەن قىلدەك يەنە تولغىنىشقا باشلايدۇ. ئىنشاللا كېلەركى ھېيتلاردا بىزمۇ بىر ئائىلە كىشىلىرى جەم بولۇپ، ھېيت خۇشاللىقلىرىنى، بەختلىرىنى سۈرۈشىنى تىلەيمەن. ئامېرىكىدا ياشاۋاتقان مېھرىئاي مەمتىلى خانىم ئۈچ بالىنىڭ ئانىسى بولۇپ، ئۇ مۇھاجىرەتتە چوڭ بولۇۋاتقان ئۇيغۇر بالىلارنىڭ ئۆز كىملىكىنى تونۇپ چوڭ بولۇشى ئۈچۈن ئەنئەنىۋى ھېيت بايراملارنىڭ چوقۇم ياخشى ئۆتكۈزۈش كېرەكلىكىنى تەكىتلىدى مەيلى بىز شۋېتسىيەدە ياشىغان بولايلى ياكى بولمىسا ئامېرىكىدا ياشاۋاتقان بولايلى قۇربان ھېيت بىلەن روزا ھېيتنى كەم قىلماي ئاشۇنداق ئاتا ئانىمىز يوققۇ ئۇرۇق تۇغقىنىمىز يوققۇ كىم كېلەتتى دېگەندەك بۇ ئىشلارنى قىلماي چوقۇم ئاشۇ بالىلىرىمىزغا ئاشۇ ئۆرپ ئادىتىمىزنى قالدۇرىمىز مۇسۇلمانداشلىقىمىزنى داستىخان مەدەنىيىتىمىزنى ھەم جامائەتچىلىك ئېڭىمىزنى سىڭدۈرىمىز دەپ يۈرۈپ كۈچىدۇق. مەن ئاشۇ چوڭ تازىلىققا چۈشكەن يا بولمىسا ساڭزا سالغان ئۆيدە ھېيتلىق پىشۇرۇقلارنى پىشۇرۇپ، ئۈستەل تىزىپ ئاشۇنداق قىلغاننى بىلگەندىكىنلا بالىلار ئاپا ھېيت كەلدىمۇ دەپ ئاشۇنى بىلىپ تۇرىدۇ، چۈشىنىدۇ. بالىلىرىمىز مەشەدە تۇغۇلغان بىلەن ئۆزىنىڭ ئۇيغۇرلىقىنى، كىملىكىنى مۇشۇ ئانىلىرىمىز بولغان بىزدىن ئۆگەندى دېسەك بولىدۇ. مۇشۇ ئائىلىلەردە

ئۇيغۇرلار بەختلىك دەيدىغان يالغان تەشۋىقاتىنى كۈچەيتىدىغانلىقىنى تەكىتلىدى ئۇ يەنە كەلگۈسىدە ھامان بىر كۈنى ئۇيغۇرلارنىڭ ھېيت بايراملىرىنى ئەركىن ئۆتكۈزىدىغان كۈنلىرىنىڭ يېتىپ كېلىدىغانلىقىغا بولغان ئۈمىدىنى ئىپادىلىدى بۇ خىتاي ھاكىمىيىتى ئۆزىنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتىنى باشلىغاندىن كېيىن بىزنىڭ بۇ ھېيتلارنىمۇ

دەپ ئۇرۇق تۇغقانلار بىر بىرسىنى زىيارەت قىلىپ قەبرىستانلىقنى زىيارەت قىلىپ بۇنداق قىلىش ئەمەس پەقەتلا بىر شەھەرنىڭ بىر مەيدىنىغا چىقىرىپلا خەقنى بىر ئىككى يۈز ئادەمنى ئۇسسۇل ئوينىغىلى چىقىرىپ قويۇپ مانا بىز مۇسۇلمانلارغا ئۇيغۇرلارغا ئەركىنلىك بەردىك دەپ بۇنداق قىلىقى ئالدامچىلىق سىياسىتىنى قوللىۋاتىدۇ ئەمەلىيەتتە بۇ ناھايىتى خىتاينىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتىنىڭ داۋاملىشىۋاتقانلىقىنى داۋاملىشىۋاتقانلىقىنى ئىسپاتلايدۇ چەت ئەلدە بولساق ئەركىن دۇنيادا ئاللاغا شۈكۈر بىز ئۇيغۇرلار شۇ بۇرۇنقى ئادىتىمىز بويىچە قۇربانلىق قىلىپ قۇربانلىقنى ئۆزئارا ھەر شەھەردىكى ئۇيغۇرلار بىر يەرگە جەم بولۇپ ئىمكان قەدەر بىر يەردە شۇ قۇربانلىقنى پىشۇرۇپ دوستلىرىمىز بىلەن شۇ يەردىكى جامائەت بىلەن ئۇرۇق تۇغقان ئاشۇ يەردىكى يۇرتداشلىرىمىز بىلەن بىرلىكتە ھېيتنى تەبرىكلەپ مۇشۇنداق ئۆتكۈزۈپ كەلدۇق ئۇنىڭدىن باشقا لېكىن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى دىنىي ئىشلار كومىتېتى بولۇش سۈپىتى بىلەن شۇ يىللاردىن بۇيان زادى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى قۇرۇلغاندىن بۇيان ئۆزىمىزدىكى ئۇيغۇرلار قېرىنداشلىرىمىزدىن ياكى تۈرك قېرىنداشلىرىمىز بەرگەن قۇربانلىقلارنى ھەممىنى توپلاپ ئورتا ئاسىيادىكى ئۇيغۇر قېرىنداشلىرىمىزغا ۋە تۈركىيەدىكى مىسىر پاكىستان ھىندىستان دېگەندەك دۆلەتلەردە تۇرۇۋاتقان غېرىب بىچارە قېرىنداشلىرىمىزغا ئەۋەتىپ بېرىپ كېلىۋاتىمىز. شۇ شەكىلدە داۋاملىشىۋاتىدۇ. بۇ قېتىملىق قۇربان ھېيتنىمۇ بىز ھېيت نامىزىدىن كېيىن جامائەت بولۇپ بىرلىكتە تەبرىكلەپ، كېيىن ھەپتە ئاخىرسىدا بىر ھېيت پائالىيىتى ئۆتكۈزمەكچىمىز. شۇ شەكىلدە ئەركىن دۇنيادا ئۆزىمىزنىڭ قۇربان ھېيتىنى خاتىرجەم ئۆتكۈزۈۋاتىمىز. ئەمما ۋەتىنىمىزدىكى قېرىنداشلىرىمىز تامامەن ئەكسىچە، خىتاينىڭ ئېغىر زۇلۇم ئاستىدا ياشاۋاتىدۇ. ئۇلارغىمۇ شۇ نۇرلۇق كۈنلەر، ئەركىنلىك ئاشۇ كۈنلەر يېتىپ كېلىدۇ ئىنشاللا.
مەلۇم بولۇشىچە، ئىسلام كالېندارى بويىچە قۇربان ھېيت روزا ھېيتتىن كېيىنكى يەتمىشىنچى كۈنگە توغرا كېلىدۇ. دۇنيا ئىسلام مەركىزىنىڭ تور بېتىدىكى مەلۇماتلاردا دۇنيانىڭ ئوخشىمىغان جايلىرىدىكى ئاي كۆرۈشكە ئاساسەن بۇ ۋاقىت ئوخشىماسلىقى مۇمكىنلىكىنى،

خىتاي بىر بەلباغ، بىر يول ئىستراتېگىيەسى ئارقىلىق ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرىگە ئىقتىسادىي جەھەتتە بەلگىلىك پايدا يەتكۈزگەن بولسىمۇ، خىتاي مەدەنىيىتى، يەنى يۇمشاق كۈچ ئارقىلىق ئوتتۇرا ئاسىياغا تەسىر كۆرسىتىشتە، ئوتتۇرا ئاسىيا خەلقىنى جەلپ قىلىشتا ھېچقانچە ئۈنۈمگە ئېرىشەلمىگەن. ئوتتۇرا ئاسىيا خەلقى بىلەن قېرىنداش بولغان ئۇيغۇرلارغا ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزۈۋاتقان خىتاينىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا خەلقىنىڭ كۆڭلىنى مايىل قىلىشى ۋە ئۇلارنى مەدەنىيەت جەھەتتە بويسۇندۇرۇشى مۇمكىنمۇ؟ مۇتەخەسسىسلەر بۇنىڭغا قانداق قارايدۇ؟ تۆۋەندە دىققىتىڭلار، مۇخبىرىمىز جەۋلان تەييارلىغان مۇلاھىزىدە بولسۇن. خىتاي بىر بەلباغ بىر يول ئىستراتېگىيەسى ئارقىلىق ئوتتۇرا ئاسىياغا يۈرۈش قىلغان ئون يىل مابەينىدە ئىقتىسادىي جەھەتتە بۇ رايوندىكى دۆلەتلەرگە بەلگىلىك مەنپەئەت يەتكۈزگەن بولسىمۇ يۇمشاق كۈچ يەنى خىتاي مەدەنىيىتىنى ئوتتۇرا ئاسىياغا ئېلىپ كىرىشتە ئوتتۇرا ئاسىيا خەلقىنى خىتايغا مايىل قىلىشتا ھېچقانچە ئۈنۈمگە ئېرىشەلمىگەن يېقىندا خىتايلاشتۇرۇش ناملىق تور بېتىدە ئېلان قىلىنغان خىتاينىڭ ئوتتۇرا ئاسىيادىكى يۇمشاق كۈچىنىڭ ئاجىزلىقى ناملىق ماقالىدە ئوتتۇرا ئاسىيادىكى مۇسۇلمان تۈركىي خەلقلەرنىڭ قىممەت قارىشى ۋە ياشاش ئۇسۇلىنىڭ خىتايغا قەتئىي ئوخشىمايدىغانلىقى ياشلارنىڭ ئاساسەن غەرب ئەللىرىگە قىزىقىدىغانلىقى خىتاينىڭ گەرچە بۇ دۆلەتلەرگە پۇل ئېلىپ كەلگەن بىلەن مەدەنىيەت ئېلىپ كېلەلمىگەنلىكى ۋە خەلقنىڭ قەلبىنى مايىل قىلالمىغانلىقى ئوتتۇرىغا قويۇلغان ماقالىدە كۆرسىتىلىشىچە ئالدىنقى ئايدا شىئەندە خىتاي بىلەن ئوتتۇرا ئاسىيادىكى بەش دۆلەت باشلىقلىرى يىغىنى ئېچىلغان نۇرغۇن كېلىشىملەر ئىمزالانغان بولسىمۇ ئۇلار ئاساسەن ئىقتىساد ۋە ساياھەتچىلىك ئىشلىرىغا مەركەزلەشكەن خىتاينىڭ گەرچە ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرى بىلەن ئىقتىسادىي ئالاقىسى كۈچەيگەن بولسىمۇ خەلقنىڭ خىتايغا قارشى نارازىلىقى ۋە غەرب ئەللىرىنىڭ بۇ رايوندىكى تەسىرى خىتايغا زور قىينچىلىق تۇغدۇرغان

خىتاي ئۇزۇندىن بېرى ئوتتۇرا ئاسىياغا يۇمشاق كۈچ ئىشلىتىپ كەلگەن بولسىمۇ، قىسمەن مۇۋەپپەقىيەت قازىنالىدى. چۈنكى ئوتتۇرا ئاسىيادا تارىختىن قالغان خىتايدىن قورقۇش پسىخىكىسى بار. چۈنكى سوۋېت پارچىلانغاندىن كېيىن خىتاي بىلەن روسىيە ئارىسىدا قالغان قازاقىستان تارىخنىڭ تەكرارلىنىشىدىن قورقىدۇ. چىڭ سۇلالىسى دەۋرىدە قازاق قەبىلىلىرى بىلەن خىتاي ئارىسىدا توقۇنۇش يۈز بەرگەن. بىلىشىمچە قازاقىستاندا خېلى بىر مەزگىل خىتايچە ئۆگىنىش داۋاملاشتى. خىتايغا ئوقۇغۇچى ئەۋەتىش تۈرلىرى يولغا قويۇلۇپ، بەلگىلىك نەتىجىلەر قولغا كەلتۈرۈلدى. ئەمما مېنىڭچە، ئومۇمەن ئېيتقاندا، ئوتتۇرا ئاسىيا خەلقىنىڭ خىتايدىن قورقۇشى يەنىلا ئېغىر.
بۇ ماقالىدە خۇاداڭ پېداگوگىكا ئۇنىۋېرسىتېتى ئوتتۇرا ئاسىيا تەتقىقات مەركىزىنىڭ باشلىقى لۇگاڭ يېقىندا ئېلان قىلغان بىر ماقالىنىڭ مەزمۇنى بېرىلگەن. لۇگاڭ بۇ ماقالىسىدە خىتاينىڭ چېگرا بىخەتەرلىكى ۋە غەربىي رايون مەسىلەن شىنجاڭنىڭ مۇقىملىقى ئۈچۈن خىتاي ھۆكۈمىتى غەربىي رايون بىلەن ئۇنىڭغا قوشنا دۆلەتلەرنى بىر گەۋدە دەپ قارىشى ئىقتىسادتىن باشقا يەنە مەدەنىيەت مائارىپ ئىشلىرىغىمۇ ئەھمىيەت بېرىشى كېرەك دەپ يازغان لۇگاڭ بۇ يەردە ئوتتۇرا ئاسىيانى روسىيە بىلەن غەربنىڭ تەسىرىدىن خالىي قىلىشنىڭ زۆرۈرلۈكىنى ئوتتۇرىغا قويغان بولۇپ بۇ رايوننى خىتاينىڭ ئىقتىساد ۋە مەدەنىيەت چەمبىرىكى ئىچىگە ئېلىشنى تەكىتلىگەن قازاقىستاننىڭ ئالمۇتا شەھىرىدە ياشاۋاتقان مەدەنىيەتشۇناس پروفېسسور ئالىمجان تىلىۋالدى رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ خىتاي مەدەنىيىتى بىلەن ئوتتۇرا ئاسىيا خەلقىنىڭ تەپەككۇر قىلىش ئۇسۇلى ۋە ئېتىقادىدا چوڭ پەرق بارلىقىنى شۇڭا خىتاينىڭ ئوتتۇرا ئاسىياغا تەسىر كۆرسىتىشىنىڭ قىيىن ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى بىر نەرسىگە قوشۇلۇشقا توغرا كېلىدۇ بۇ خىتاي مۇتەخەسسىسلىرىنىڭكى ئېيتىۋاتقان پىكرىگە بۇ ئىقتىسادىي كۈچ ياكى بولمىسا گېئوگرافىيە يېتەرلىك ئەمەس. بۇ يۇمشاق كۈچ ئارقىلىق مەدەنىيەتنى راۋاجلاندۇرۇش مەسىلىسى بۇنىڭغا يانداشمىسا كېلەچەكتە بۇ كۆپلىگەن مەقسەت نىشانلىرىغا يېتەلمەيدىغانلىقىنى، كۆپلىگەن توسالغۇلۇقلارغا ئۇچرايدىغىنى ئېنىق. ئەمما بۇ ناھايىتى بىر مۇرەككەپ زىددىيەتلىك بىر مەسىلە. بىرىنچىدە شۇ مەپكۇرە مەسىلىسى. خىتاي مەدەنىيىتىدە ئىككىگە بۆلۈپ قاراش، ئورناغان، يىن يان دېگەن چۈشەنچىلەر بار. ئاق ۋە قارا، ياخشى يامان. بۇ كاممۇنىستىك تۈزۈمنىڭ ئىدېئولوگىيىسىگە ناھايىتى بىر ئۇيغۇن قاراش. ئادەملەرنى، جەمئىيەتلەرنى، مەدەنىيەتلەرنى ئايرىۋېتىدۇ، بىر بىرسىگە قارشى قويىدىغان مەپكۇرە دەپ قارايمىز. تۈرك خەلقلىرىدىكى، مۇسۇلمان خەلقلىرىدىكى مەپكۇرىۋى قۇرۇلما تامامەن باشقا. بىزدە ئىنسانپەرۋەرلىك دېگەن چۈشەنچىمىز بار. ھەر دائىم تەكىتلەپ تۇرىدىغان چۈشەنچىلىرىمىز بىزنىڭكى كۈندىلىك بەش ۋاقىتلىق نامىزىمىزدا بار بۇ چۈشەنچىلەر مەدەنىيەت بۇ بىر ئىنسانپەرۋەرلىكنى تەرغىبات قىلىمىز مۇھەببەتنى تەرغىبات قىلىمىز ئادەملەردىكى نۇقسانلارنى ئۆزگەرتىشكە بولىدىغانلىقى تەربىيىلەشكە بولىدىغانلىقىنى ئىناۋەتكە ئالىمىز بۇ جەھەتتىن بايىقى يۇمشاق كۈچ ئەمەلگە ئاشىدۇ دەپ ئويلىمايمەن ئۇنىڭ ئۈچۈن پۈتۈن جەمئىيەت ئاڭ سەۋىيە ئۆزگىرىشى كېرەك مەپكۇرە ئۆزگىرىشى كېرەك ئېتىقاد ئۆزگىرىشى كېرەك دۇنيا قاراش، مەپكۇرىسىمۇ ئۆزگىرىشى كېرەك. كۆپلىگەن نەرسىلەر ئۆزگىرىشكە توغرا كېلىدۇ. ھازىرقى ئەھۋال ئۇنداق ئەمەس.
خىتاي مۇتەخەسسىسى لو گاڭنىڭ قارىشىچە، خىتاي ئوتتۇرا ئاسىياغا سىڭىپ كىرىشتە ئەۋزەل ئورۇندا بولۇپ، ئىقتىساد جەھەتتە روسىيەدىن ئۈستۈن تۇرسا، ماكان جەھەتتە ئامېرىكا ۋە ياۋروپا دۆلەتلىرىدىن يېقىن ئىكەن. ئەمما لو گاڭ ئۇزاق مۇددەتلىك مەنپەئەت ئۈچۈن ئوتتۇرا ئاسىيا خەلقىنى خىتايغا مايىل قىلىشنىڭ زۆرۈرلۈكىنى ئەسكەرتىپ، ئەگەر مەدەنىيەتتە ئورتاقلىق بولمىسا يەرلىك خەلق بىلەن قەلبىداش بولغىلى بولمايدۇ ئىقتىسادىي ھەمكارلىق ۋە ئاددىي تەشۋىقاتلار بىلەن ئوتتۇرا ئاسىياغا ئۇزاق مۇددەتلىك تەسىر كۆرسەتكىلى بولمايدۇ ئىستېمال بازىرى يەرلىك خەلققە كۈندىلىك تۇرمۇش مەدەنىيىتىنى سىڭدۈرۈشنىڭ يەنى مەدەنىيەتتە ئورتاقلىق ھاسىل قىلىشنىڭ مۇھىم ئۇسۇلى شۇڭا بىز ئوتتۇرا ئاسىيادا چېچىلىپ كەتكەن خىتاي سودىگەرلىرىنى يىغىپ خىتاي بازىرى قۇرۇپ خىتاي مەدەنىيىتىنىڭ سېھرىي كۈچىنى نامايان قىلىشىمىز يەرلىك خەلقنىڭ كۆڭلىنى ئۇتۇپ ئۇلارنى خىتاينى ياخشى كۆرىدىغان قىلىشىمىز كېرەك دېگەن شان روبېرتس ئەپەندى ئوتتۇرا ئاسىيادا خىتاينىڭ ئەڭ مۇھىم ئىقتىسادىي گەۋدە بولسىمۇ روسىيە بىلەن غەرب دۆلەتلىرىنىڭ سىياسىي تەڭپۇڭلۇق ۋە مەدەنىيەت جەھەتتە ئوتتۇرا ئاسىيادا مۇھىم رول ئوينايدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى
خىتاينىڭ ئوتتۇرا ئاسىيادا بارغانسېرى مۇھىم ئورۇنغا ئۆتۈۋاتقانلىقى ۋە بۇ رايوندىكى تەسىرىنى كۈچەيتىۋاتقانلىقىنى كۆرۈۋاتىمىز. رۇسىيە ئۇكرائىناگە ھۇجۇم قىلغان بۇ ۋەزىيەتتە ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرىنىڭ رۇسىيەدىن قورقۇۋاتقانلىقى ۋە ئۇنىڭغا ئىشەنمەيۋاتقانلىقىنىمۇ كۆرۈۋاتىمىز. شۇڭا كۆپلىگەن ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرى خىتاي بىلەن غەرب ئەللىرىگە تېخىمۇ يېقىنلاشماقچى بولۇۋاتىدۇ. بىر تەرەپتىن ئۇلار خىتاينى قوشنا ئىقتىسادىي جەھەتتە يۆلەنچۈك دەپ قارىسا، يەنە بىر تەرەپتىن خىتاينىڭ تەسىرىدىن قورقىدۇ. شۇڭا ئۇلار غەرب دۇنياسىغا ئامېرىكا ۋە ياۋروپا ئىتتىپاقىغا تېخىمۇ يېقىنلىشىشقا تىرىشىۋاتىدۇ. قازاقىستاندا ياشاۋاتقان گېئو ئىقتىساد مۇتەخەسسىسى شېرىپجان نادىروف ئەپەندى خىتاينىڭ گەرچە ئىقتىسادتا پايدا يەتكۈزگەن بىلەن يېڭى تېخنىكا سانائەت ۋە سۈپەتلىك تەرەققىيات ئېلىپ كېلەلمىگەنلىكىنى ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرىنىڭ ھازىرمۇ روسىيە ۋە غەرب مەدەنىيىتىگە يېقىن ئىكەنلىكىنى خىتاي مەدەنىيىتىنىڭ يىلتىز تارتىش ئاساسى يوقلىغىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى ھازىرچە مانا خىتاينىڭكى بىزنىڭ دۆلەتلەرگە كىرىش ئىقتىسادلىك

تەرەققىيات بولغان. شۇڭلاشقا مېنىڭچە ھازىرچە خىتاينىڭ مەدەنىيىتى كىرىپ ياكى سىڭىپ تەرەققىيات قىلىش ئاساسى يوق. لوگاڭ يەنە قازاقىستان بىلەن قىرغىزىستاندىكى داڭلىق ئالىي مەكتەپلەرنىڭ ئامېرىكىچە مائارىپنى قوللىنىۋاتقانلىقىنى رۇس تىلىدىن باشقا ئىنگلىز تىلىنى دەرسلىك قىلىۋاتقانلىقىنى ياشلارنىڭ ۋە سەرخىللارنىڭ فېيسبوك تىۋىتتېر ئوينايدىغانلىقىنى غەرب تاراتقۇلىرىنىڭ خەۋەرلىرىنى ئاڭلايدىغانلىقىنى خىتاينىڭ ئۇلارغا تەسىر كۆرسىتىشتە بەكمۇ ئاقىدا قالغانلىقىنى بۇ ۋەزىيەتنى ئوڭشاش ئۈچۈن ئۇلارنىڭ ھۆكۈمىتىنى ئىشقا سېلىش كېرەكلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان ھالبۇكى شېرىپجان نادىروف ئەپەندى قازاقىستاندا خىتايچە ئۆگىنىۋاتقان ۋە خىتايدا ئوقۇۋاتقان ياشلارنىڭ كۆپىيىۋاتقانلىقىنى قەيت قىلدى توقسانىنچى يىللاردىن تارتىپ مۇنۇ كۇڭزى ئىنستىتۇتى پەيدا بولۇشى بولدى بىراقتى خىتاينىڭكى مەدەنىيىتى ناچارراق قازاقىستان مۇنۇ روسىيە ياۋروپا مەدەنىيىتىگە يېقىن ھەمدە خىتاينىڭكى مەدەنىيىتى بىر ئالاھىدە مەدەنىيەتقۇ ئوخشىمايدۇ، ھېچ قاچان ئوخشىمايدۇ. مانا شەرقىي تۈركىستاندا مانا ھازىر بىزدە ئوتتۇرا ئازىيە مەملىكەتلىرىدە خىتاينىڭكى مەدەنىيىتىگە تەرەققىيات قىلىشقا ئاساسى يوق. بىراق خىتاي تىلىنى ئۆگىنىدىغان ئادەملەر كۆپ. ياشلار خىتاي تىلىنى ئۆگىنىپ، خىتاي كامپانىيالىرىدا ئىشلەپ، شۇ تەرەپتىن ئەمدى مانا قىزىقىش بار خىتاي تىلىنى ساناقلىقلا ئادەملەر بىلىدۇ، بىراق ئۇلارنىڭ سانى كۆپىيىۋاتىدۇ. ئەمدى خىتاينىڭكى نەپسى يامان چوڭ، يۇمشاق كۈچىنى ئۇلار پايدىلىنىۋاتىدۇ. ئەلبەتتە خىتايدا يامان كۆپ ئىستۇدېنتلار ئوقۇۋاتىدۇ. يېۋروپا، ئامېرىكا، كانادىدا بىزنىڭكى ئىستۇدېنتلارنىڭ سانىدىن نەچچە ھەسسە كۆپ.

خىتاي ھۆكۈمىتى كېيىنكى ۋاقىتلاردا جۇڭخۇا مىللەتلىرى ئورتاق گەۋدىسى دېگەن گەپنى بازارغا سالدى خىتايغا سىڭىشنى رەت قىلغان ئۇيغۇرلارنى تۈركۈملەپ لاگېرلارغا سولاپ يوقاتتى سىرتتا قالغانلارنى خىتاي مەدەنىيىتىنى قوبۇل قىلىشقا زورلىدى مانا بۇنىڭدىن خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارنى خىتايلاشتۇرۇش ئۇياقتا تۇرسۇن خىتايغا مايىل قىلىشتىمۇ مۇۋەپپەقىيەت قازىنالمىغانلىقىنى ۋە ئاخىرىدا ئەڭ قەبىھ ئۇسۇلدا ئىرقىي قىرغىنچىلىق يولىغا ماڭغانلىقىنى چۈشىنىش تەس ئەمەس بۇنداق ئەھۋالدا ئۇيغۇرلار بىلەن كىملىك ۋە مەدەنىيەت جەھەتتە قېرىنداش بولغان ئەمما مۇستەقىل دۆلەتلەردە ياشاۋاتقان ئوتتۇرا ئاسىيا خەلقىنى خىتايغا مايىل قىلىش ۋە مەدەنىيەت جەھەتتە بويسۇندۇرۇش مۇمكىنمۇ ئالىمجان تىلىۋالدى ئەپەندى بۇ ھەقتە توختىلىپ مۇنداق دەيدۇ بۇ ئاق قارا يىن ياڭ خىتايچە ئېيتقاندا بۇ قاراش ئادەملەرنى ياخشى يامان دەپ ئايرىۋېتىش جەمئىيەتتە ناھايىتى چوڭقۇر يىلتىز تارتقاچقا ھا دۆلەت تۈزۈمىدىما بايقى تەقىپلەش، سۈرگۈن قىلىش ئوخشاش جەريانلار پات پات يۈز بېرىپ تۇرىدۇ. بىزنىڭ ئانا دىيارىمىزدىكى يۈز بەرگەن ۋەقەلەر تەقىپلەشكە ئوخشاش، سۈرگۈن قىلىشقا ئوخشاش، قاماۋېلىش بۇ بۇ خىل بىر چوڭ تارىخى ئىشەنچسىزلىكنى، تارىخى جاراھەت ساغان خەلقلەرگە شۇ جۈملىدىن قازاق خەلقىغىما، ئۇيغۇر خەلقىغىما تارىخى جاراھەت سېيىۋەتتى بۇ خىل مەدەنىيەت. بۇنى قانداق ئاتلاپ ئۆتۈپ كېتىمىز؟ بۇنى ئاتلاپ ئۆتكۈزۈش ئۈچۈن شۇ يۇمشاق كۈچ ياردەم بېرەمدۇ؟ ناھايتى بىر چوڭ ئىشەنچسىزلىك ئەۋج ئالغان تۇرسا جەمئىيەتتە. بۇنى قانداق ئاتلاپ ئۆتىمىز؟ تەقىبلەش مەدەنىيىتى شۇ قەدەر، سۈرگۈن مەدەنىيىتى شۇ قەدەر يىلتىز تارتتىكى، بۇ پۈتۈن ئەدەبىيات، سەنئەت، ناخشا، ساز، نەغمە، كۈي، ھەممە جەھەتتە بۇ بۇ توغرىسىدا قازاق، قىرغىز، ئۆزبەك، ئۇيغۇر خەلقلىرىنى ئۆزلىرىنىڭ ناخشا، كۈيلىرىدە ئىپادە بولۇپ كەلدى. ئۇزۇن ئەسىرلىك بۇ تارىختا ئەينەن شۇنداق زىددىيەتلىك ئەھۋال يۈز بەرگەن تۇرسا. ئۇنىڭ ئۈستىگە بۇ مەركىزىي ئازىيە دۆلەتلىرىنىڭ ھەممىسى دېگۈدەك كۆپ يۆنىلىش سىياسەتنى قوللىنىۋاتىدۇ. تۈركچىلىك ئىدىيەسى ھازىر چوڭقۇر يىلتىز تارتىشقا باشلىدى. ئومۇمىي تۈركچىلىك ئىدىيەسى. بۇنىڭ ئۈستىگە يەنە مەركىزىي ئازىيە خەلقلىرىنىڭ ئۆزئارا ھەمكارلىشىش ئېقىدىسى يۇقىرى.

ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنى ئۆتكەن يىلى ئالتىنچى ئاينىڭ يىگىرمە بىرىنچى كۈنىدىن ئېتىبارەن ئامېرىكا تاموژنا ۋە چېگرا قوغداش تارماقلىرىدا رەسمىي ئىجرا قىلىنىشقا باشلىغانىدى بۇ قانۇن خىتاينىڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدا مەجبۇرىي ئەمگەك ئىشلەتكەن ۋە ياكى ئۇنىڭدىن نەپ ئالغان شىركەتلەرنى توسۇش ۋە جازالاشنى مەقسەت قىلىدۇ. مەزكۇر قانۇن ئارقىلىق خىتاينىڭ ئامېرىكىغا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىنى ئېكسپورت قىلىشىنى كونترول قىلىش ئىجرا قىلىنىشقا باشلىغانلىقىغا بىر يىل بولغان كۈنلەردە كىشىلىك ھوقۇق ساھەسىدە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى ۋە ئۇيغۇر رايونى پاختىسىغا باغلانغان بارلىق تاۋارلارنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەك بىلەن ئىشلەنگەنلىكى شۇڭا ئامېرىكىغا كىرىش سالاھىيىتى يوقلۇقى قايتا تەكىتلىنىپ، ئامېرىكىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىنىڭ ئىجرائىيىتىنى يەنىمۇ ئاشۇرۇش تەلەپلىرى كۈچەيمەكتە. بۇ ھەقتىكى ئىنكاسلار توغرۇلۇق مۇخبىرىمىز گۈلچېھرە تەييارلىغان مەلۇمات دىققىتىڭلاردا بولىدۇ.
پىرېزىدېنت بايدېن ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى يىگىرمە ئۈچىنچى دېكابىر ئىمزا قويغان ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنى يەنى UFLPA ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى ئالتىنچى ئاينىڭ يىگىرمە بىرىنچى كۈنىدىن باشلاپ CBP، يەنى ئامېرىكا تاموژنا ۋە چېگرا قوغداش تارماقلىرى تەرىپىدىن رەسمىي ئىجرا قىلىنىشقا باشلىغان ئىدى. بۇ قانۇن ئامېرىكىدىكى داۋاملىق ئىككى پارتىيەنىڭ ئورتاق قوللىشىغا ئېرىشكەن ۋە ئامېرىكا ئانا ۋەتەن خەۋپسىزلىكى ئىدارىسى ئۈچۈن ئەڭ مۇھىم ۋەزىپىلەرنىڭ بىرى بولۇپ كەلگەن. ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى سى بى پىغا بۇ قانۇننى ئىجرا قىلىش ئۈچۈن يىگىرمە يەتتە مىليون ئامېرىكا دوللىرىدىن ئارتۇق پۇل ئاجراتقان ئىدى. ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەكنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنى رەسمىي يولغا قويۇلغانلىقىنىڭ بىر يىللىقى مۇناسىۋىتى بىلەن ئامېرىكا تاموژنا ۋە چېگرا قوغداش ئىدارىسى، سى بى پى، دوكلات ئېلان قىلدى. دوكلاتتا كۆرسىتىلىشىچە، ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنى يولغا قويۇلغان ئۆتكەن يىلى ئالتىنچى ئاينىڭ يىگىرمە بىرىنچى كۈنىدىن بۇ يىل بەشىنچى ئاينىڭ يىگىرمە توققۇزىنچى كۈنىگىچە سى بى پى خىتايدىن ئامېرىكىغا كىرمەكچى بولغان قىممىتى بىر مىليارد ئۈچ يۈز توقسان مىليون دوللاردىن ئاشىدىغان تۆت مىڭ ئىككى يۈز ئاتمىش توققۇز كونتېينېر يۈكنى تۇتۇپ قالغان. شۇنداقلا قىممىتى قىرىق مىليون دوللاردىن ئاشىدىغان يۈكنىڭ ئامېرىكىغا كىرىشى رەت قىلىنغان. بۇنىڭدىن باشقا، بىر تەرەپ قىلىنىش قارارىنى كۈتۈپ تۇرغان سېتىلىش قىممىتى يەتتە يۈز ئون بىر مىليون دوللاردىن ئاشىدىغان مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن بەش كونتېينېر بار بولۇپ، CBP خىتايدىن كەلگەن بۇ ئىمپورت ماللار ھەققىدە تېخى قارار چىقارمىغان ئىكەن. تۇنجى يىلىدا ئامېرىكا چېگرالىرىدا بىر مىليارد ئۈچ يۈز مىليون دوللاردىن ئارتۇق مەھسۇلاتنىڭ تۇتۇپ قېلىشى سى بى پى ئۈچۈن غايەت زور ئابىدە ئىكەنلىكى تىلغا ئېلىنغان بولسىمۇ، ئەمما مەزكۇر قانۇننى قوللىغان ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ئەزالىرى ۋە ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىنىڭ كۆز قارىشى باشقىچە بولماقتا. ئۇلار گەرچە دەسلەپكى ئايلاردا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى قانۇنىنى ئىجرا قىلىش تېز سۈرئەتتە ئاشقان بولسىمۇ، ئەمما يەنىلا سى بى پى نىڭ ئۆتكەن بىر يىلدىكى ئىجرا قىلىش ھەرىكىتىنىڭ سۈرئىتى ۋە دائىرىسىدىن ئۈمىدسىزلەنگەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويۇشماقتا. سى بى پىنىڭ دوكلاتىدىن ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىنىڭ بۈگۈنگە قەدەر قانداق ئىجرا قىلىنغانلىقى ھەققىدىكى مەلۇماتلاردا كۆرسىتىلىشىچە، بىرىنچى پەسىللىك ئىجرا قىلىش باسقۇچىدا يەنى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى يەتتىنچى ئاينىڭ بىرىنچى كۈنىدىن توققۇزىنچى ئاينىڭ ئوتتۇزىنچى كۈنىگىچە، تارماقلار بىر قىسىم ماللارنىڭ ئەۋەتىلىشىنى توختاتقان، بۇنىڭ ئىچىدە ئېلېكتىرون ساھەسىدىكى مىڭدىن ئارتۇق قۇياش ئېنېرگىيەسى باتارېيە تاختىسى بولۇپ، ئامېرىكىغا ئورۇنلاشتۇرۇلغان قۇياش ئېنېرگىيە باتارېيە تاختىسىنىڭ ھەممىسى دېگۈدەك خىتايدا ئىشلەپچىقىرىلغان زاپچاسلار ئىشلىتىلگەن ئىكەن. ۋاشىنگتوندا پائالىيەت ئېلىپ بېرىۋاتقان ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئالتىنچى ئاينىڭ توققۇزىنچى كۈنى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىنىڭ ئىجرا قىلىنىشىنىڭ ئاستا بولۇۋاتقانلىقىدىن ئۈمىدسىزلەنگەنلىكى ھەققىدە بايانات ئېلان قىلغان ئىدى. ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى مەزكۇر قانۇننى ئىجرا قىلىشتا مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىشلىق كارخانا، شىركەتلەرنىڭ تىزىملىكى ئوچۇق بولۇشىنى، ئىجرا قىلىشتا يەنىمۇ كۈچلۈك تەدبىر قوللىنىشىنى تەلەپ قىلغان. نيۇ-يورك ۋاقتى گېزىتى يىگىرمە ئىككىنچى ئىيۇن خەۋەر ئېلان قىلىشىچە، ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى پەيشەنبە كۈنى خىتاينىڭ مال سېتىۋېلىش تور بېكەتلىرى بىلەن مەجبۇرىي ئەمگەك مەسىلىلىرى بارلىقى ھەققىدە دوكلات ئېلان قىلغان. دوكلاتتا ئۇلار تېمو ۋە شېيىن ئۈستىدىكى تەكشۈرۈشنى كۈچەيتىشنى تەشەببۇس قىلىۋاتقانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويغان. ماقالىدە كۆرسىتىلىشىچە خىتاينىڭ دەرىجىدىن تاشقىرى تېز مودا پارچە سېتىش سودىلىرى تېمو ۋە شېيىن ھازىر ئامېرىكىدىكى تۇنجى ۋە ئىككىنچى ئورۇندا چۈشۈرۈلگەن مال سېتىۋېلىش دېتالى بولۇپ قالغان ھەمدە ئۇلارنىڭ ئەرزان ماللارنى ئامېرىكىغا كەلكۈندەك تۆكمە قىلىۋاتقانلىقى ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ئەزالىرىنىڭ غەزىپىنى قوزغاۋاتقانلىقى مەلۇم. تېمۇ ۋە شېيىننىڭ ئامېرىكىدىكى ئىستېمالچىلارغا ئۇيغۇر ئېلىدە ئىشلەپچىقىرىلغان پاختا ئارىلاشقان تاۋارلارنى ساتقانلىقى بايقالغان. ئاۋام پالاتاسى تاللاش كومىتېتى پەيشەنبە كۈنى ئېلان قىلغان بۇ دوكلاتىدا مەجبۇرىي ئەمگەك بىلەن ئىشلەپچىقىرىلغان مەھسۇلاتلارنىڭ قەرەللىك ھالدا ئامېرىكىغا توشۇلۇشى مۇمكىنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان. دوكلاتتا تېمۇغا قارىتا كەسكىن باھا بېرىلگەن بولۇپ، تېمۇنىڭ تەمىناتىدا ئىنتايىن يۇقىرى خەتەر بار دېيىلگەن. دوكلاتتا كۆرسىتىشىچە، ئۆتكەن يىلى توققۇزىنچى ئايدا ئامېرىكىدا تىجارەت باشلىغان تېمو ھازىر سەكسەن مىڭدىن ئارتۇق تور ئارقىلىق ئامېرىكىغا ھەر يىلى مىليونلىغان بولاق مال ئەۋەتىدىكەن. ئۇلار قانۇندىكى بەلگىلىمىلەردە بېكىتىلگەن پوچتا ھەققىدىن تۆۋەن باھادا مال ئەۋەتكەنلىكى ئۈچۈن بۇ خىل سودىغا قاتناشقان شىركەتلەر مال تەمىنلەش زەنجىرى ھەققىدە تېخىمۇ ئاز ئۇچۇر تەلەپ قىلىدۇ. بۇنىڭ بىلەن ئامېرىكا تاموژنا خادىملىرىنىڭ زەھەرلىك چېكىملىك ساختا بۇيۇملار ۋە مەجبۇرىي ئەمگەك بىلەن ياسالغان بۇيۇملار قاچىلانغان ئورالمىلارنى بايقىشى تەسكە توختايدۇ. ۋاشىنگتوندىكى ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى، ئامېرىكا ئۇيغۇر جەمئىيىتى قاتارلىق ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرى كۆپ قېتىم ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىدە گۇۋاھلىق بېرىپ، ئامېرىكىدا بازار تاپقان شېيىن، تېموغا ئوخشاش بۇ خىلدىكى خىتاي شىركەتلىرىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش، قانۇننىڭ چەكلىمىلىرىدىن قېچىشتا بەزى بوشلۇقتىن پايدىلىنىۋاتقانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ كەلمەكتە. ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىشتا ئاكتىپ پائالىيەت قىلىۋاتقان جەۋھەر ئىلھام زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، يىگىرمە ئىككىنچى ئىيۇن كۈنى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنى رەسمىي يولغا قويۇلغانلىقىنىڭ بىر يىللىقى مۇناسىۋىتى بىلەن ئامېرىكا تاموژنا ۋە چېگرا قوغداش ئىدارىسى سى بى پىنىڭ بۇ ساھەدە تىرىشچانلىق كۆرسىتىۋاتقان ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرى ۋە كىشىلىك ھوقۇقنى قوغداش تەشكىلاتلىرى ۋەكىللىرى بىلەن مەخسۇس يۇمىلاق ئۈستەل يىغىنى ئۆتكۈزگەنلىكى ھەققىدە مەلۇمات بەردى. مېنىڭچە بۇ قانۇن ئۆتكۈزۈلۈپ بەك ياخشى بولدى، لېكىن بۇ يېتەرلىك ئەمەس. قانۇننىڭ بىر تەرىپى شۇ بىر، بىر دې مىنىمىس دېگەن بىر مەزمۇنى بار. پوچتىنىڭكى ئەۋەتىش ھەققى سەككىز دوللاردىن تۆۋەن بولسا، قانۇننى تەكشۈرمەي ئۇدۇللام شۇ ئامېرىكا چېگرا كىرەلەيدۇ. تېمۇ، ئامازون، شېيىن دېگەندەك خىتاي ماركىلار نۇرغۇنلا مۇشۇ مالنىڭكى پوچتا چىقىمى سەككىز دوللاردىن تۆۋەن بولىدۇ ئاساسەن. سەككىز دوللاردىن تۆۋەن بولسىلا ئىچىدىكى مال بەش يۈز بەش مىڭ دوللار بولامدۇ، ئون مىڭ دوللار بولامدۇ چېگرىدىن كىرەلەيدۇ. بۇ قانۇن بۇنداق بۇنداق ۋاقىتلاردا رەسمىي پايدىسى بولماسلىقى مۇمكىن. ھازىر نەچچە مىليون ماللار مۇشۇ جۇڭگودىن كېلىدۇ ھەر ئايدا ھەر يىلدا. لېكىن ھازىر ئاران تۆت مىڭ نەچچىنى مۇشۇ CBP، Customs Border Protection، توختاتتى. ئۇ مېنىڭچە ئۇ يېتەرلىك ئەمەس. جەۋھەر ئىلھام ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنى ئامېرىكا قوشما شتاتلىرىنىڭ ئامېرىكا تاموژنا ۋە چېگرا قوغداش ئىدارىسى، ئانا ۋەتەن خەۋپسىزلىكى مىنىستىرلىكى، ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى قاتارلىق مۇناسىۋەتلىك ئورگانلارنىڭ ھەمكارلىقى ۋە كۈچلۈك قوللىشى بىلەن ئىجرا قىلىنىۋاتقان كۈچلۈك قانۇن ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى. جەۋھەر ۋە باشقا ۋەكىللەرنىڭ ھەممىسى يىگىرمە ئىككىنچى ئىيۇندىكى بۇ يۇمىلاق ئۈستەل يىغىنىدا ئوخشاشلا مال ئەۋەتىش ھەققى چەكلىمىسىنى تۆۋەنلىتىش ۋە ھەتتا پۈتۈنلەي بىكار قىلىشنى تەلەپ قىلغان ئىكەن.
بۈگۈن CBP بىلەن مۇشۇ CBP بىلەن مۇشۇ يىغىن ئېچىلغان. مۇشۇ دېمىنىمىس مۇشۇنى چۈشۈرۈش كېرەك. سەككىز يۈز دوللار ئەمەس، ئەللىك دوللار ياكى بىراقلا يوقىتىۋېتىش كېرەك. مۇشۇ تەلەپ قويدۇق. ئىسلامشۇناسلار بۇلاقتىكى ئۇيغۇرلار بىر سوئالنى ئويلىشىمىز كېرەك. سوراپ ئەجەب ئەرزانكەن دېگەن ۋاقتىمىزدا بۇ قانداق بولۇپ مۇشۇنداق ئەرزان بولۇپ قالغىنىنىمۇ ئويلىشىمىز كېرەك. يىگىرمە ئىككىنچى ئىيۇن ۋاشىنگتوندىكى ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنى ئىجرا قىلىنغانلىقىنىڭ بىر يىللىقى مۇناسىۋىتى بىلەن مەخسۇس بايانات ئېلان قىلدى. مەزكۇر تەشكىلاتنىڭ ئىجرائىيە دىرېكتورى روشەن ئابباس باياناتىدا مەجبۇرىي ئەمگەككە قارشى تۇرۇش ئۈچۈن قانۇن چىقىرىشنىڭ ۋە ئۇنى كەڭ قوللىنىشنىڭ مۇھىملىقىنى تەكىتلىگەن. روشەن ئابباس خانىم زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنى ئىجرا قىلىنغان بىر يىلدىن بۇيان بۇنىڭ خىتاينىڭ ئىقتىسادىغا بەلگىلىك دەرىجىدە زەربە بېرىۋاتىدۇ دەپ قارايدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويدى.
ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ئۆتكەن جىلى مۇشۇ كۈنلەردە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنى چەكلەش قانۇنىنى رەسمىي ئىجرا قىلىشقا باشلىغىنىدا، خىتاي ھۆكۈمىتى ئەركىن ئاسىيا رادىيوسىنى ۋە بىزنىڭ تەشكىلاتىمىز ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتىنى ئىسمىنى ئاتاپ تۇرۇپ ئەيىبلىگەنتى. بۇ قانۇن ھەقىقەتەنمۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭكى جېنىغا تەككەن بىر قانۇن بولدى. چۈنكى بۇ قانۇن خىتاي تاۋارلىرىنىڭكى ئامېرىكا بازىرىغا خالىغانچە كىرىشىگە چەكلىمە قويدى. ئۇندىن باشقا بىر قىسىم خىتاي تاۋارلىرى تاموژنادا تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتىدۇ، تۇتۇپ قېلىندى. شۇنىڭ بىلەن تەڭ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭكى ئىقتىسادىغا بەلگىلىك دەرىجىدە بىر زەربە بېرىلىۋاتىدۇ. خىتاي بۇنىڭدىن ئىنتايىن بىئارام. ئىككىنچىدىن، ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىلغان خىتاي شىركەتلىرىگە كۈچلۈك بىر ئاگاھلاندۇرۇش بولۇۋاتىدۇ. شىركەتلەرنىڭ يالغۇز ئامېرىكا بازارلىرىغىلام ئەمەس، ياۋروپا بازارلىرىغا مال ئېكسپورت قىلىشىغىمۇ توسالغۇلۇقلار بولۇۋاتىدۇ. شەرقىي تۈركىستاندىكى خىتاي شىركەتلىرى بولسا ئېغىر ئەھۋاللارغا دۇچ كېلىۋاتىدۇ. ئۈچىنچىدىن بولسا، بىر قىسىم غەرب شىركەتلىرى خىتاي دۆلىتىدىكى زاۋۇتلارنى تاقىدى، سانى زور دەرىجىدە ئازىيىشقا باشلىدى. بۇمۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئەجەللىك يېرىگە ئۇرۇلۇۋاتقان بىر زەربە بوۋاتىدۇ. ئەلۋەتتە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىلغان تاۋارلارنىڭكى ھەممىسىنى ئېنىقلاپ چىقىش ۋە چەكلەش ئۇنداق ئاسان ئىش ئەمەس ھەمدە بۇ قانۇننىڭكى يەنىلامۇ خىتاي ھۆكۈمىتى ۋە خىتاي شىركەتلىرى پايدىلىنىۋاتقان بىر تۈركۈم يوچۇقلىرى بار باشقا دۆلەت ۋە ھۆكۈمەتلەرنىڭمۇ ئامېرىكىغا ئوخشاش مۇشۇ تۈردىكى قانۇنلارنى روياپقا چىقىرىشىنى تەلەپ قىۋاتىمىز. بىز بۇ قانۇننىڭ كۈچىنى بۇندىن كېيىن پۈتۈن دۇنيا مىقياسىدا تېخىمۇ كۆرىمىز دەپ ئىشىنىمەن.
تەييارلىغۇچى گۈلچېھرە، دىققەت بەرگەنلىكىڭلارغا رەھمەت.

پەلەستىن دۆلەت رەئىسى مەھمۇد ئابباس ئالتىنچى ئاينىڭ ئون ئۈچىنچى كۈنىدىكى خىتاي زىيارىتىدە ئۇيغۇرلار مەسىلىسىدە خىتاينى قوللاپ بايانات بەرگەنلىكى سەۋەبلىك تۈركىيەدىكى ئۇيغۇرلارنى قوللىغۇچى بىر قىسىم سىياسىي ئەربابلار ۋە تەشكىلاتلارنىڭ ئەيىبلىشىگە ئۇچرىماقتا مەلۇم بولۇشىچە يىگىرمە تۆتىنچى ئىيۇن شەنبە كۈنى مەركىزى ئىستانبۇلدىكى خەلقئارا شەرقىي تۈركىستان تەشكىلاتلار بىرلىكى قاتارلىق بىر قانچە تەشكىلات بىرلىكتە ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنى ئۇيۇشتۇرۇپ، پەلەستىن دۆلەت رەئىسى مەھمۇد ئابباسنىڭ خىتاي زىيارىتى جەريانىدا ئۇيغۇر مەسىلىسىنى تېررورلۇق مەسىلە دەپ بايانات بېرىشىنى ۋە بۇ مەسىلىدە خىتاينى قوللىغانلىقىنى قاتتىق ئەيىبلىگەن. بۇ ھەقتىكى تەپسىلاتلارنى تۈركىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئارسلاندىن ئاڭلايسىلەر.
ئاممىۋىي تەشكىلاتلار مەھمۇد ئابباسنىڭ ئۇيغۇرلارغا قارشى باياناتىنى تەنقىدلىدى. يىگىرمە تۆتىنچى ئىيۇن شەنبە كۈنى مەركىزى ئىستانبۇلدىكى خەلقئارا شەرقىي تۈركىستان تەشكىلاتلار بىرلىكى پەلەستىن ئۆلىمالار بىرلىكى تۈرك دۇنياسى يۆرۈك تۈركمەن بىرلىكى شەرقىي تۈركىستان ئۆلىمالار بىرلىكى قاتارلىق ئىجتىمائىي تەشكىلاتلار بىرلىكتە ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنى ئۇيۇشتۇردى يىغىندا پەلەستىن دۆلەت رەئىسى مەھمۇد ئابباسنىڭ خىتاي زىيارىتى جەريانىدا ئۇيغۇر مەسىلىسىنى تېررورلۇق مەسىلە دەپ بايانات بېرىشىنى ۋە بۇ مەسىلىدە خىتاينى قوللىشىنى تەنقىد قىلدى بىز ئۇلۇسلارئاراسى دوغۇ تۈركىستان سەتەكالار بىرلىيى ئولاراق بۇ گەرچەك دىشى ئاچىقلامايى رەد ئەدىيور ۋە شىددەتلە قىنىيورۇز. شۇنىڭدەك بۇ ھال مۇسۇلمانلار ئوتتۇرىسىدىكى ھەمكارلىق روھىغا زىيان يەتكۈزىدىغان بىر خاتالىق، دېدى. ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنىدا سۆز قىلغان تۈرك دۇنياسى يۆرۈك تۈركمەن بىرلىكىنىڭ رەئىسى ئىرفان تاتلىئوغلۇ بۇ مەسىلىدە مەھمۇد ئابباسنىڭ چۈشەنچە بېرىشىنى تەلەپ قىلدى بىر ئاچىقلاما ياپماسىنى شىددەتلە ئىستىيورۇز پەلەستىن دۆلەت رەئىسى مەھمۇد ئابباس ئون ئۈچىنچى ئىيۇندىن ئون ئالتىنچى ئىيۇنغىچە بولغان مەزگىلدىكى خىتاي زىيارىتى جەريانىدا ئۇيغۇر مەسىلىسى ئىنسان ھەقلىرى مەسىلىسى ئەمەس بەلكى تېررورلۇق مەسىلىسىدۇر پەلەستىن ھۆكۈمىتى خىتاينىڭ تېررورلۇققا قارشى ھەرىكىتىنى ھەر زامان قوللايدۇ دېگەندەك ئىپادىلەرنى قوللانغاندىن كېيىن ئۇيغۇرلار ئارىسىدا ۋە تۈركىيەدە غۇلغۇلا قوزغالدى ۋە مەھمۇد ئابباسقا قارشى باياناتلار ئېلان قىلىندى ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنىدا خەلقئارا شەرقىي تۈركىستان تەشكىلاتلار بىرلىكى رەئىسى ھىدايەتۇللا ئوغۇزخان مۇنداق دېدى.
دوغۇ تۈركىستان خالقى فىلىستىن يۆنەتىمىندەن بىر ئۆزر بەكلەركەن، يىرمى ئىكى ھازىران، فىلىستىن ئانقارا بۈيۈكئەلچىلىغى. شەرقىي تۈركىستان خەلقى پەلەستىن ھۆكۈمىتىدىن بۇ ھەقتە كەچۈرۈم سوراشنى كۈتۈۋاتقاندا يىگىرمە ئىككىنچى ئىيۇن كۈنى پەلەستىننىڭ ئانقارادىكى باش ئەلچىلىكى رەسمىي تىۋىتتېر ھېسابىدىن ئالاھىدە بايانات ئېلان قىلىپ مەھمۇد ئابباسنىڭ بېيجىڭدا ئۇيغۇر مەسىلىسى توغرىسىدا بۇنداق بايانات بەرمىگەنلىكىنى ئېلان قىلدى ئەگەر ئۇ بايانات راستتىنلا يالغان بولسا مەھمۇد ئابباس ئۆزى خىتاينىڭ يالغان ھىيلە مىكىرلىرىنى ئوتتۇرىغا چىقىرىش ئۈچۈن شەرقىي تۈركىستاندا يۈز بېرىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى قوبۇل قىلىشى خىتاينى تەنقىدلەش بىلەن بىرگە شەرقىي تۈركىستانلىقلارنىڭ ھەقلىق مۇجادىلىسىنى قوللىغان رەسمىي بىر بايانات ئېلان قىلىشى كېرەك بىز بۈگۈنكى ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنىنىڭ ئەھمىيەتلىك ۋە مەنىدار بىر يىغىن ئىكەنلىكىنى تەكىتلەش بىلەن بىرگە مەھمۇد ئابباسنىڭ خىتاي بىلەن بۇ خىل شەكىلدە بىرلەشمە ئاخبارات ئېلان قىلىشى ۋە خىتاينىڭ زۇلۇمىنى ھەقلىق دەپ ئېلان قىلغان باياناتلىرى مۇسۇلمانلىق ھەمكارلىشىش روھىغا زىيان يەتكۈزىدىغان چوڭ خاتالىق دەپ قارايمىز. ئاچىقلامالارىنى مۇسۇلمان دايانىشما رۇھۇنا زارار ۋەرەن بۈيۈك يانلىشلىق ئولاراق نىتەلەندىرىيورۇز. ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنىدا سۆز قىلغان تۈرك دۇنياسى يۆرۈك تۈركمەن بىرلىكى رەئىسى ئىرفان تاتلىئوغلى ئۆزىنىڭ تۈركىستان داۋاسى بىلەن چوڭ بولغانلىقىنى ئىپادىلىدى. ئۇ بۇ ھەقتە سۆز قىلىپ مۇنداق دېدى. دىلىمىزىن يەتتىغى، گۈجۈمۈزۈن يەتتىغى، ھەر فەريادا قۇلاق ۋەرمەيە، ئونلارىن سەسىنە سەس غايرەت ئەتمەيە، سەس قاتمايا غايرەت ئەتتىك، مەيدانلارا ئىندىك.
بىز ئەقلىمىزگە كەلگەندىن باشلاپ تۈركىستان داۋاسى بىلەن چوڭ بولدۇق. تىلىمىزنىڭ، كۈچىمىزنىڭ يېتىشىچە مەزلۇملارنىڭ نالە پەريادلىرىغا قۇلاق سېلىشقا، ئۇلارنىڭ ئاۋازىغا ئاۋاز قوشۇشقا تىرىشىپ كەلدۇق.

ئۆتكەن كۈنلەردە خىتاينى زىيارەت قىلغان پەلەستىن دۆلەت رەئىسى مەھمۇد ئابباس ئىسرائىلىيە پەلەستىن مەسىلىسىنى سۆزلىشىشنىڭ سىرتىغا چىقىپ ئۇيغۇر مەسىلىسى بىر ئىنسان ھەقلىرى مەسىلىسى ئەمەس تېررورلۇق مەسىلىسىدۇر پەلەستىن ھۆكۈمىتى خىتاينىڭ بۇ ھەرىكىتىنى ھەر زامان قوللايدۇ دېگەندەك ئىپادىلىرى ئاخباراتلاردا ئېلان قىلىندى كېيىن بەزى ئورگانلار ۋە پەلەستىن باش ئەلچىلىكى بۇنىڭ توغرا بولمىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ بايانات ئېلان قىلدى ئەگەر مەھمۇد ئابباس بۇ شەكىلدە بايانات بەرمىگەن بولسا ئوتتۇرىغا چىقىپ مەن بۇنداق بىر ئىپادە سۆزلىمىدىم مۇسۇلمان ئۇيغۇر تۈركلىرىنى قوللايمەن ئۇلارنىڭ داۋاسىنى مېنىڭ داۋايىم دەپ قوبۇل قىلىمەن دەپ بىر بايانات ئېلان قىلىشنى تەلەپ قىلىمىز يىغىندا سۆز قىلغان پەلەستىن ئۆلىمالار بىرلىكىنىڭ رەئىسى دوكتور ناۋاف تەكرۇرى مەھمۇد ئابباسنىڭ ئۇيغۇرلارغا ئالاقىدار بەرگەن باياناتلىرىنىڭ پەلەستىن خەلقىگە ۋەكىللىك قىلمايدىغانلىقىنى

نحن أمة واحدة ونحن قلوبنا وحالنا مع أهلنا في تركستان.
شەرقىي تۈركىستان خەلقى خىتاينىڭ ئېغىر زۇلۇمىغا ئۇچراۋاتقان ئۈممەتنىڭ بىر پارچىسى بولغان خەلق دەپ قارايمىز. ماخمۇت ئابباسنىڭ بەرگەن باياناتلىرى پەلەستىن خەلقىگە ۋەكىللىك قىلمايدۇ. بۈگۈنكى كۈندە كۆپلىگەن دۆلەت ئەربابلىرى ھېچ بىر زامان ئۆز خەلقىگە ۋەكىللىك قىلمايدۇ. ئاللا قۇرئان كەرىمدە زۇلۇم قىلماڭلار دېدى. بىز زۇلۇمغا ھەر زامان قارشى تۇرىمىز شەرقىي تۈركىستان خەلقى بىلەن بىزنىڭ ئىمانىي قېرىنداشلىق مۇناسىۋىتىمىز بار خىتاي ئۇ يەردىكى خەلق مۇسۇلمان بولغانلىقى ئۈچۈن ئىسلامغا قارشى زۇلۇم قىلىۋاتىدۇ شۇنىڭ ئۈچۈن بىز ئۇ يەردە زۇلۇمغا ئۇچراۋاتقان قېرىنداشلىرىمىزنى قوللايمىز ۋە دەستەكلەيمىز

This concludes our program from Washington, D.C. You've been listening to Radio Free Asia.